ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຍຸກອີເລັກໂທຣນິກແລ້ວກໍຕາມ ຫຼາຍຂົງເຂດໃນທົ່ວໂລກຍັງບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໃຊ້ດ້ວຍຊ້ຳ ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນສົງຄາມ ຫຼືວ່າພວກເຂົາອາດທຸກຍາກລຳບາກເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ ກໍຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເກີນໄປ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງຢູ່ໃນສະພາບຍົກຍ້າຍຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາບ່ອນໜຶ່ງ ສຳລັບພວກເຂົາແລ້ວ ການແກ້ໄຂກໍຄືເຄື່ອງປັ່ນໄຟແສງອາທິດທີ່ພົກພາໄດ້ ແລະ ໃຫຍ່ເທົ່າກັນກັບຄຸນ້ຳ ນັກຂ່ າວ VOA George Putic ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງວັນນະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ

and uh generates electricity ທ່ານ Rob Campbell ປະທານບໍລິສັດ SoloPower ໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ນີ້ເປັນແນວຄິດທີ່ດີເລີດໃນການທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມຄິດດີໆທີ່ສາມາດພົກພາໄດ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ສາມາດນຳຕິດຕົວໄປໄ ດ້ ມີຄວາມທົນທານແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ ແຜ່ນຮັບແສງອາທິດແມ່ນອອກແບບເພື່ອຈະໃຊ້ຢູ່ກັບທີ່ຢ່າງເປັນການຖາວອນ ການຕິດຕັ້ງນັ້ນແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງສາມາດອ່ານວິທີປະກອບ ເຂົ້າກັນໄດ້ ແຕ່ວ່າເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ Solo Bucket ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ SoloPower ແມ່ນມີແຜ່ນຮັບແສງອາທິດທີ່ປັບຕົວເຊິ່ງສາມາດມ້ວນເຂົ້າເປັນທໍ່ໄດ້ ການປະກອບເຂົ້າກັນນັ້ນແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ແນ່ນອນ ມັນບໍ່ຕ້ອງກາ ນຄຳອະທິບາຍໃດໆ

ດ້ວຍການອອກແບບເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມ ເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ Solo Bucket ຈຶ່ງມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຄອບຄົວນ້ອຍໆຈຳເປັນຕ້ອງມີ ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບໃຫ້ໄຟຟ້າສາກໂທລະສັບມືຖື ຫຼືບໍ່ກໍໃຊ້ສຳລັບເບິ່ງໂທລະພາບນ້ອຍ At the end of the day they can simply uh roll it up put it back in the bucket and store it uh inside their home so it's secure until the next time they need it. ທ່ານ Campbell ກ່າວວ່າ ພໍຕົກຮອດຕອນແລງແລ້ວ ພວກເຂົາກໍສາມາດກໍ້ມັນເຂົ້າໄວ້ ແລະ ເກັບມັນໄວ້ໃນຄຸເໝືອນເດີມໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນບ້ານຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າ ຈົນກວ່າຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ຈະນຳອອກມາໃຊ້ອີກ ທ່ານ Campbell ກ່າວວ່າ ເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ Solar Bucket ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການທົດລອງນຳໃຊ້ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ທ່ານຄາດວ່າຈະເລີ່ມຂາຍເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້ າດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍປີ ບໍລິສັດ Solar Power ແມ່ນກຳລັງຜະລິດເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ສຳລັບເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ແຮງກວ່າ ເຊັ່ນ ປ້ຳນ້ຳ ເປັນຕົ້ນ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA